مەن جەۋلان. بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ رىياسەتچىلىكىدە مەن سىلەر ئۈچۈن خىزمەتتە. بۈگۈنكى بۇ بىر سائەتلىك ئاڭلىتىشىمىزنى ئالدى بىلەن ئۇيغۇرلار ۋە خەلقئارا ۋەزىيەتكە ئائىت قىسقا خەۋەرلەردىن باشلايمىز. ۋەقە ۋە مۇلاھىزە سەھىپىمىزدە ئۆز مۇخبىرىمىز ۋە ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان پروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇنىڭدا ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ يېڭى تەرەققىياتلار ۋە سىياسىي مۇلاھىزىلەر بېرىلىدۇ. ئاندىن تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ياقتۇرۇپ ئاڭلىغايسىلەر.
ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ يەر شارى خاراكتېرلىك جىنايى ئىشلارغا مەسئۇل باش ئەلچىسى بېس ۋانشاك خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان زۇلۇمىنى ھېلىھەم داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ كۆرسەتكەن بەس ۋەنشەك بۇ سۆزنى ئامېرىكا كېڭەش پالاتاسىنىڭ تاشقى مۇناسىۋەتلەر كومىتېتىدا ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى چىقىرىش ھەققىدە چاقىرىلغان بىر ئىسپات ئاڭلاش يىغىنىدا قىلغان ۋەنشەك خانىم روسىيەنىڭ ئوكرائىنىيەغا قوزغىغان تاجاۋۇزچىلىق ئۇرۇشى ۋە بۇ ئۇرۇش جەريانىدا ئوكرائىنىيە خەلقى دۇچ كېلىۋاتقان سورۇقچىلىقلار ئۈستىدە توختالغاندا ئىنسانلارغا قارشى ئىشلىنىدىغان جىنايەتلەرنىڭ پەقەت ئۇرۇش مەزگىلىدىلا ئەمەس بەلكى تىنچلىق مەزگىلىدىمۇ ئوخشاش سادىر بولىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ۋە بۇنىڭغا ئۇيغۇرلارنى مىسال كۆرسەتكەن. ئۇ بۇ ھەقتە ئىنسانىيەتكە قارشى ئەپ بېرىلىدىغان جىنايەتلەر ئۆلتۈرۈش، قىيناش ۋە باسقۇنچىلىق قىلىش قاتارلىق زىيانكەشلىكلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. بۇ كەڭ كۆلەملىك ياكى سىستېمىلىق ھۇجۇمنىڭ بىر قىسمى سۈپىتىدە ھەر قانداق كىشىگە يۈرگۈزۈلۈشى مۇمكىن. بۇنداق زىيانكەشلىكلەر قوراللىق توقۇنۇشتىلا ئەمەس، بەلكى خىتاي دائىرىلىرىنىڭ شىنجاڭدىكى ئۇيغۇر ۋە باشقا مىللىي ھەم دىنىي گۇرۇپپىلارنىڭ ئەزالىرىغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق، ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايىتىنى داۋاملاشتۇرۇۋاتقىنىدەك تىنچلىق مەزگىلىدىمۇ يۈز بېرىشى مۇمكىن دېگەن ۋەنشەك خانىم ئامېرىكىنىڭ ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ماقۇللىشىنىڭ ئامېرىكا ۋە ئۇنىڭ ئىتتىپاقداش دۆلەتلىرىنىڭ خەلقئارالىق جىنايى قىلمىشلارنى تەكشۈرۈش ۋە بىر تەرەپ قىلىش ھوقۇقىنى كۈچەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئامېرىكا دۆلەت مەجلىسىنىڭ ئىككى نەپەر ئەزاسى ماركو روبىيو بىلەن جېف مېركېلى ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنى ئېلان قىلغان باياناتىدا گەرچە ئامېرىكا ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق سىياسىتى قانۇنى ۋە ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ماقۇللىغان بولسىمۇ ئەمما خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ھېلى ھەم توختاتمىغانلىقىنى تىلغا ئالغان ئۇلار شۇ ۋەجىدىن ئىرقىي قىرغىنچىلىققا چېتىلغان خىتاي ئەمەلدارلىرىنى جازالاش دائىرىسىنى يەنىمۇ كېڭەيتىش ئۈچۈن يېڭى بىر قانۇن لايىھەسىنى تونۇشتۇرغان بۇ يېڭى قانۇن لايىھەسى ھېلى ھەم داۋاملىشىۋاتقان ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىدا مەسئۇلىيىتى بولغان خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا قويۇلىدىغان جازا تەدبىرى

خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى قوللايدىغان پائالىيەتلەر بىلەن بىۋاسىتە ياكى ۋاسىتىلىق شۇغۇللىنىۋاتقان ئورۇنلارنىڭ بىخەتەرلىك ۋە ئاكسىيە كومىتېتىنىڭ تەكشۈرۈشىنى قوبۇل قىلىشنى شەرت قىلىپ قوشۇش شۇنداقلا ئۇيغۇر ئېلىدىكى كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكىنى ھۆججەتلەشتۈرۈش بىلەن شۇغۇللىنىۋاتقان ئورگانلارنى مالىيە جەھەتتىن قوللاش قاتارلىق ماددىلارنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان كېڭەش پالاتا ئەزاسى ماركو روبىيو تىۋىتتېردىكى ئۇچۇرىدا ئۆزى تونۇشتۇرغان بۇ يېڭى قانۇن لايىھەسىنىڭ ھازىرقى مەۋجۇت قانۇنلارنى ئاساس قىلىپ تۇرۇپ خىتاي ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىغا قارىتىلغان جازانى كېڭەيتىدىغانلىقى شۇنداقلا ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ زىيانكەشلىكىگە ئۇچراۋاتقان ئۇيغۇرلارغا ياردەم بېرىدىغانلىقىنى ئېيتقان

مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قانۇن لايىھەسىنىڭ ئاۋام پالاتا نۇسخىسى ئاۋام پالاتا ئەزاسى كرىس سمىس تەرىپىدىن تونۇشتۇرۇلىدىكەن ياپونىيە شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتى ناتو بىلەن بولغان ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ خىتاي ۋە رۇسىيەگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك خىزمەت پىلانىنى تۈزۈپ چىقىش ئىشىنى جىددىي داۋام قىلماقتا ئىكەن ياپونىيەنىڭ نىككېي ئاسىيا گېزىتىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا، ياپونىيە بۇ خىزمەت رامكىسىنى بۇ يىل يەتتىنچى ئايدا لىتۋادا چاقىرىلىدىغان شىمالىي ئاتلانتىك ئەھدى تەشكىلاتىغا ئەزا دۆلەت باشلىقلىرى يىغىنىدا ئوتتۇرىغا قويىدىكەن. ياپونىيە گەرچە ئوتتۇز بىر دۆلەتتىن تەشكىل تاپقان ناتونىڭ رەسمىي ئەزاسى بولمىسىمۇ، ئەمما ئۇ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى ناتو بىلەن كېلىشىم ئىمزالاپ، ئۇنىڭ يەر شارىۋى شېرىك دۆلىتى بولغان. مەزكۇر ھەمكارلىق پروگراممىسى ئەسلىدە دېڭىز بىخەتەرلىكى ۋە ئىنسانپەرۋەرلىك ياردىمى قاتارلىق بەزى ئالاھىدە ساھەلەرگە مەركەزلەشكەن بولسىمۇ ئەمما يېقىندىن بۇيان ئىككى تەرەپنىڭ قوراللىق كۈچلىرى ئوتتۇرىسىدىكى ھەمكارلىق ئاساسەن بۇ كېلىشىم دائىرىسىدىن ھالقىپ كەتكەن مەلۇم بولۇشىچە ياپونىيەنىڭ ناتو بىلەن بولغان ھەمكارلىقىنى كۈچەيتىشكە مۇناسىۋەتلىك بۇ يېڭىلانغان ھەمكارلىق رامكىسى بويىچە ئىككى تەرەپ خىتاي ۋە رۇسىيەگە ئورتاق تاقابىل تۇرۇشنى ئاساسىي نىشان قىلىدىكەن

خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىگە قارىغاندا ما شېڭرۇي ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنىدىكى قەشقەر زىيارىتى مەزگىلىدە قەشقەرنىڭ شەھەر پىلانلاش ۋە قۇرۇلۇش سانائەت ئورۇنلاشتۇرۇشى ۋە قاتناش ئۇلىنىشنى تېزلىتىشنى تەكىتلەپ قەشقەر يىپەك يولى ئىقتىسادىي بەلبېغىنىڭ يادرولۇق رايونىنىڭ مۇھىم تايانچىسى ئۇنىڭ ئالاھىدە جۇغراپىيىلىك ئورنى ۋە مۇھىم ئىستراتېگىيىلىك ئورنى بار دەپ كۆرسەتكەن ئۇ قەشقەرنى جەنۇبىي ئۇيغۇر دىيارىدىكى چوڭ شەھەر توپىغا ئايلاندۇرۇپ شىنجاڭدىن ئىبارەت شاھمات تاختىسىنىڭ كۆزىگە ئايلاندۇرۇش ئۈچۈن نوپۇسنى ئەلالاشقان ھەر قايسى مىللەتلەر بىر بىرىگە يۇغۇرۇلغان ۋە سىڭدۈرۈلگەن بىر ئىجتىمائىي قۇرۇلما بەرپا قىلىش قەدىمىنى تېزلىتىش لازىملىقىنى بىلدۈرگەن خىتاي دائىرىلىرى يېقىندىن بۇيان نوپۇسنى ئەلالاشتۇرۇش ۋە مىللەتلەرنى ئۆزئارا يۇغۇرۇۋېتىش نامىدىكى ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنى كۈچەپ تەشۋىق قىلىۋاتقان بولۇپ جەنۇبىي ئۇيغۇر ئېلى بولۇپمۇ قەشقەر بۇ سىياسىي ئىستراتېگىيىنىڭ ئاساسلىق نىشانى قىلىنماقتا ئىكەن ئوتتۇزىنچى ماي كۈنى يەنە خىتاينىڭ باش تېما تەربىيىسى مەركەز ئون بەشىنچى يېتەكچىلىك گۇرۇپپىسىنىڭ باشلىقى ۋاڭ گوشېڭ ئۇيغۇر ئېلىگە كەلگەندە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇش خىزمىتى شى جىنپىڭ يادرولۇقىدىكى پارتىيە مەركىزىي كومىتېتى بەلگىلىگەن دۆلەتنىڭ چوڭ ئىشى دەپ كۆرسەتكەن ئۇ يەنە شىنجاڭنى مەدەنىيەت ئارقىلىق ئوزۇقلاندۇرۇشتا كىشىلەر قەلبىنى مايىل قىلىشنى ھەر مىللەتنى پارتىيەنىڭ گېپىنى ئاڭلايدىغان پارتىيەگە مىننەتدارلىق بىلدۈرىدىغان جۇڭگولۇق بولغانلىقىدىن پەخىرلىنىدىغان تۇيغۇغا كەلتۈرۈشنى شۇنداقلا جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشنى تەلەپ قىلغان ئامېرىكىدا بۈگۈن ناملىق خەۋەر تورىنىڭ بىلدۈرۈشىچە يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ساياھەتچى قىياپىتىگە كىرىۋالغان خىتاي جاسۇس گۇماندارلىرىنىڭ ئامېرىكىنىڭ ئالياسكا شتاتىغا جايلاشقان سەزگۈر ھەربىي بازىلارغا سۇقۇنۇپ كىرىش قىلمىشلىرى بىر قانچە قېتىم يۈز بەرگەن

ئارمىيە ئىچىدىكى ئەھۋالدىن خەۋەردار كىشىلەرنىڭ بىلدۈرۈشىچە بۇنداق ئېزىپ قالىدىغان ئىشلار بەزىدە يۈز بەرسىمۇ ئەمما ئۇلار بۇ ۋەقەنى ئامېرىكىنىڭ ئالياسكادىكى ھەربىي ئىقتىدارىنى تەكشۈرۈش ئۇرۇنۇشى دەپ قارايدىكەن بۇ ھەربىي مەخپىيەتلىك بولغانلىقى ئۈچۈن ئۇلار ۋەقە ھەققىدىكى باشقا تەپسىلاتلار ئۈستىدە توختالمىغان ئامېرىكا ئارمىيىسىنىڭ بىر ئەمەلدارى مۇنداق دېگەن، ئالياسكا شتاتىدا ساياھەتچىدەك كۆرۈنگەنلەرنىڭ ھەممىسى ساياھەتچى ئەمەس، ئۇلار ئەمەلىيەتتە چەت ئەل جاسۇسى. خەۋەردە دېيىلىشىچە، بۇنداق ساياھەتچى قىياپىتىدىكى كىشىلەر بارغان جايلارغا سەزگۈر ئۇچۇرلارنى ئالالايدىغان سېنزورلارنى قالدۇرۇپ قويۇشى مۇمكىن ئىكەن. خىتاينىڭ ۋاشىنگتوندىكى ئەلچىخانىسى ئامېرىكىدا بۈگۈن خەۋەر تورىنىڭ ۋەقە ھەققىدىكى سوئالىغا جاۋاب بەرمىگەن. ئامېرىكا فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ باشلىقى كىرىستوفېر رېي يېقىندا قىلغان بىر سۆزىدە فېدېراتسىيە تەكشۈرۈش ئىدارىسىنىڭ ھەر ئون ئىككى سائەتتە بىر قېتىم خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قوللىشىدىكى جاسۇسلۇق ۋەقەسى دېلوسى ئۈستىدىن تەكشۈرۈش باشلايدىغانلىقىنى ئېيتقان ئىدى. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئامېرىكىنىڭ فلورىدا شتاتىدىكى دېڭىز ئارمىيىسى ئاۋىئاتسىيە پونكىتى بولغان كېي ۋېست رايونىنى قانۇنسىز سۈرەتكە تارتقان بىر خىتاي ئوقۇغۇچى بىر يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئەينى چاغدا بۇ ئوقۇغۇچىنىڭ ئادۋوكاتى ئۇنىڭ ئېزىپ قالغان ساياھەتچى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن بولسىمۇ ئەمما بۇ خىتاي ئوقۇغۇچىنىڭ كامېراسىدا ۋە تېلېفونىدا پەقەتلا ئايرودرومنىڭ سۈرىتى تارتىلغان ئىكەن

دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى پروگراممىلاردا بولسۇن!
بىرىنچى ئىيۇن كۈنى فرانسىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلەش قارار لايىھەسى ماقۇللۇقتىن ئۆتتى مەلۇم بولۇشىچە مەزكۇر قارار لايىھىسى بۇ يىل ئون ئالتىنچى يانۋار كۈنى فرانسىيە پارلامېنتىغا سۇنۇلغان ئىكەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىمان بۇ ھەقتە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىدۇ فرانسىيە يۇقىرى پارلامېنتىدا يېشىللار پارتىيىسىنىڭ غوللۇق ئەزالىرىدىن پارلامېنت ئەزاسى مېلېنى ۋوگېل ۋە گۇيلومى گونتارد تەرىپىدىن بۇ يىل ئون ئالتىنچى يانۋار پارلامېنتقا سۇنۇلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنى چەكلەش قارار لايىھىسى بىرىنچى ئىيۇن كۈنى مۇزاكىرىگە قويۇلغان ۋە بېلەت تاشلانغان مەزكۇر قارار لايىھەسى بېلەت تاشلاشقا قاتناشقان بىر يۈز قىرىق تۆت ئاۋازنىڭ تولۇق قوللىشى بىلەن ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن قارار لايىھەسىدە فرانسىيە ۋە ياۋروپا بازىرىغا ئىمپورت قىلىنغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارغا قارىتا ئېمبارگو يۈرگۈزۈلۈشى كېرەكلىكى فرانسىيە ۋە ياۋروپادا ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكى ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان كىيىم كېچەك ماشىنا ۋە باشقا مەھسۇلاتلارنىڭ ئىستېمال قىلىنماسلىقىغا كاپالەتلىك قىلىنىشى كېرەكلىكى ئوتتۇرىغا قويۇلغان پارلامېنت ئەزاسى مېلېنى ۋوگېل قارار لايىھىسى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەندىن كېيىن ئۆزىنىڭ توىتېر ھېسابىدا تارقاتقان يازمىسىدا مۇنداق دەپ يازغان بىز ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى تونۇپ يەتتۇق بۇ قارار لايىھىسى چوقۇم ھەرىكەتكە ئايلىنىشى كېرەك مېلېنى ۋوگېل مەزكۇر قارار لايىھىسى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن نەق مەيداندىن رادىئومىزنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى سو ۋات ھاپپېند تودەي ئىن دە فرېنچ سېنات ئىز ئاي سېنك ئە ڤېرى ئىمپورتېند ستېپ ئىن دە دارېكشېن ئاف دېفېندېنگ ھېممېن رېيتس ئەت گلوبال لېفېل.
مېنىڭچە بۈگۈن فرانسىيە پارلامېنتىدا روياپقا چىققان ئىش خەلقئارالىق سەۋىيەدە كىشىلىك ھوقۇقنى قوغداش يولىدا بېسىلغان ناھايتى مۇھىم قەدەم. بىز ئۇزۇندىن بېرى ساقلاۋاتقان مەجبۇرىي ئەمگەك ئارقىلىق ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ياۋروپا دائىرىسىدە چەكلەش مېخانىزمىنى ماقۇللىدۇق. فىرانسىيە ھۆكۈمىتىنى ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ ياۋروپا بازىرىغا كىرىشىنى چەكلەشتە ئۈنۈملۈك ھەرىكەتكە ئۆتۈشى ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشقا چاقىرىق قىلدۇق. قارار لايىھىسىدە فىرانسىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ياۋروپا كومىسسىيونى ئوتتۇرىغا قويغان ئەندىزە بويىچە ئەمەس، ئامېرىكا يولغا قويۇۋاتقان ئەندىزە بويىچە ئىش كۆرۈش تەلەپ قىلىندى. ياۋروپا بازىرىغا كىرگۈزمەكچى بولغان مەھسۇلاتلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇقنى دەپسەندە قىلغانلىقىنى ئىسپاتلاش مەسئۇلىيىتىنى كىشىلىك ھوقۇق پائالىيەتچىلىرىگە ئەمەس، بەلكى ئاشۇ مەھسۇلاتلارنى كىرگۈزمەكچى بولغان شىركەتلەرگە يۈكلەش كېرەك. on the companies who want to export goods on the EU market and not on human rights activists to prove that they are actually violation of human rights. ئۇ يەنە مۇنداق دېدى.

ئامېرىكىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى يىگىرمە تۆتىنچى ئىيۇن كۈنى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكەن بولۇپ ئۆتكەن يىلى ئىيۇندىن باشلاپ رەسمىي ئىجرا قىلىنىشقا باشلىغان مەزكۇر قانۇنغا ئاساسەن ئامېرىكىدا ئۇيغۇر رايونىدىن ئىمپورت قىلىنغان ھەرقانداق مەھسۇلات قاچان ئۇ شىركەت ئۆزىنىڭ ماللىرىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەكتىن ياسالمىغانلىقىنى ئىسپاتلاپ كۆرسەتمىگۈچە ئامېرىكىنىڭ مەجبۇرىي ئەمگەككە قارشى تۇرۇش قانۇنلىرىغا خىلاپ بولۇپ ھېسابلىنىدىكەن ئامېرىكا تاموژنا ۋە چېگرا قوغداش ئىدارىسى ئۈچىنچى ئاينىڭ ئون تۆتىنچى كۈنى ئېلان قىلغان ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىنىڭ ئالدىنى ئېلىش قانۇنىنى ئىجرا قىلىش ئەھۋالى ھەققىدىكى مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا ئۇيغۇر رايونىدىن ئامېرىكىغا كەلگەن مەجبۇرىي ئەمگەككە چېتىشلىق مەھسۇلاتلارنىڭ يۈك سانى ئۈچ مىڭ ئىككى يۈز ئوتتۇز يەتتە كونتېينېر قايتۇرۇلغىنى تۆت يۈز يىگىرمە تۆت كونتېينېر ئىكەن بۇ ماللارنىڭ ئىچىدە ئېلېكتر سايمانلىرى ئەڭ كۆپ بولۇپ ئۇنىڭدىن قالسا پاختا توقۇمىچىلىق مەھسۇلاتلىرى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرى دورىگەرلىك ماتېرىياللىرى ۋە ماشىنا زاپچاسلىرى قاتارلىقلار بار ئىكەن ياۋروپا ئۇيغۇر ئىنستىتۇتىنىڭ مەسئۇلى مەزكۇر قارار لايىھىسىنى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ فرانسىيە پارلامېنتىغا سۇنۇشىدا ھالقىلىق رول ئوينىغان ئۇيغۇر سىياسىي پائالىيەتچى دوكتور دىلنۇر رەيھان مەزكۇر قارار لايىھىسى ۋە ئۇنىڭ فرانسىيە ۋە ياۋروپادىكى تەسىرى ھەققىدە چۈشەنچە بەردى بۇ قارار لايىھىسىنى بىرىنچى ئايدا تېكستىنى بۇ ئىككى پارلامېنت ئەزالىرى پارلامېنتقا سۇنغان شۇنى بىلىش كېرەككى خۇددى بارلىق قارار لايىھىلىرىگە ئوخشاشلا بۇ لايىھەنىڭكىمۇ ھۆكۈمەتنى زورلاش رولى يوق ئەمما لېكىن ھۆكۈمەتكە بېسىم قىلالايدۇ

پۈتۈن ياۋروپا بازىرىدا تەسىر كۆرسىتىدۇ يەنى يەنى پۈتۈن ياۋروپا بازىرىدا كۈچكە ئىگە بولىدۇ ئەگەردە فرانسىيە بۇ ھەقتە قانۇن لايىھەسىنى ئۆتكۈزسە يا بولمىسا ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى ھەر قانداق بىر دۆلەت ئۆز ئالدىغا بىر مۇشۇنداق بىر قانۇن لايىھەسىنى ئۆتكۈزگىنى بىلەن ئۇنىڭكى ئەمەلىي ئەھمىيىتى بولمايدۇ چۈنكى فرانسىيەدە ئۆتكۈزدى دەيلى مەسىلەنگە بىر قانۇن لايىھەسىنى ئۇنداق بولغاندا ماللار گېرمانىيەگە كىرىۋېرىدۇ ۋە گېرمانىيەدىن فرانسىيەگە كىرىۋېرىدۇ، چۈنكى گېرمانىيە بىلەن فرانسىيەنىڭ ئارىسىدا تەكشۈرۈش بولمىغاندىن كېيىن. شۇنىڭ ئۈچۈن ھەقىقەتەن ئەھمىيىتى بولۇش ئۈچۈن، ھەقىقەتەن ئۈنۈملۈك بولۇش ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى يىگىرمە يەتتە دۆلەت ئورتاق بىر قانۇن لايىھەسى چىقىرىشى كېرەك. ھەم ئابايام دېگىنىمدەك، قانۇن لايىھەسىنىڭ ئەھمىيىتى بولمىسا، يەنى مەلۇم بىر پەقەتلا بىر دۆلەتنىڭ ئىچىدە، يەنى ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى مەلۇم بىر دۆلەتتە بۇنىڭغا قارىتا قانۇن لايىھەسى چىقارغاننىڭ پايدىسى بولمىسا، ئۇنداق بولسا نېمە دەپ.

يىلى بۇ جەرياندا خىتاي بىلەن ئامېرىكا ئوتتۇرىسىدىكى سودا ئالمىشىشنىڭكى ئازىيىپ كەتكەنلىكى ۋە ئەمما لېكىن خىتاي بىلەن ياۋروپا بازىرىنىڭكى كۈچىيىپ كەتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىۋاتىدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى دەل ئامېرىكىنىڭكى ئۇيغۇر قۇل ئەمگىكىگە قارشى چىقارغان قانۇنىنىڭ تەسىرىدىن، رولىدىن ۋە ياۋروپادا مۇشۇنداق بىر كۈچلۈك بىر تېكىستنىڭ قانۇننىڭ بولمىغانلىقى ئۈچۈن خىتاينىڭكى ئامېرىكىغا ئەكىرەلمىگەن قۇل ئەمگىكىدىن كەلگەن ماللارنى ياۋروپا بازىرىدا سېتىۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ شۇنىڭ ئۈچۈن ياۋروپادا مۇشۇنداق كۈچلۈك بىر قانۇننىڭ چىقىشى ئىنتايىن زۆرۈر ۋە شۇنىڭ ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەردە قارار لايىھەلىرىنىڭكى مۇشۇنداق چىقىپ ھەر بىر ھۆكۈمەتكە بېسىم قىلىشى ئىنتايىن مۇھىم ئاخىرىدا مېلانى ۋوگېل ئۆزىنىڭ دۇنيادىكى باشقا پارلامېنتلاردىن كۈتىدىغان ئۈمىدى ھەققىدە مۇنداق دېدى سو بەيسىكلى ۋات ئاي ھوپ ناو ئىز دەت ئە لوت ئاف ئاددە ناشنال پارلىمېنتس ۋۇد فولو دىس لاين ئەن سەي مەن باشقا دۆلەت پارلامېنتلىرىنىڭمۇ بىزنىڭ بۇ لىنىيىمىزگە ئەگىشىشىنى، ياۋروپا ئىتتىپاقى دائىرىسىدىكى سودا سىياسىتىمىزنى قارار قىلىدىغان ھۆكۈمەتلەرگە بىزنىڭ قىممەت قاراشلىرىمىزدا چىڭ تۇرۇشى كېرەكلىكىنى تەكىتلىشىنى ئۈمىد قىلىمەن. سىز بىر تەرەپتىن داۋام قىلىۋاتقان بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ بارلىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، يەنە بىر تەرەپتىن بۇ جىنايەتلەرنىڭ نەتىجىسىدە ئىشلەپچىقىرىلغان مەھسۇلاتلارنى ئىمپورت قىلىشنى ھەرگىزمۇ قوبۇل قىلالايسىز.
يۇ كەننوت ئون ۋان سايد رېكوگنايز دەت دېر ئىز ئېن ئونگويىنگ جېنوسايد ئەند ئون دە ئاددېر سايد ئەكسېپت تۇ ئىمپورت پرودېكتس دەت كامس فروم دوز كرايمس.
فرانسىيە پارلامېنتى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككىنچى يىلى بىرىنچى ئايدا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا يۈرگۈزگەن ۋەھشىيلىكلىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق دەپ جاكارلىغانىدى
ئۆتكەن يىلى ئامېرىكىدىكى كوممۇنىزم قۇربانلىرىنى خاتىرىلەش فوندى تەرىپىدىن ئېلان قىلىنغان شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرى مۇھاجىرەتتىكى بىر تۈركۈم ئۇيغۇرلارنى غايىب ئۇرۇق تۇغقانلىرىنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەردار قىلدى نۆۋەتتە تۈركىيىدە ياشاۋاتقان سەكسەن ئىككى ياشلىق مەمەت توختى ئىمىن ئاكا بەش يىلدىن بۇيان ئېنىق ئۇچۇر ئالالمايۋاتقان ئۇرۇق تۇغقانلىرىدىن ئىككى ئوغلى ۋە بىر كېلىنىنىڭ ئۇچۇرىنى ئەنە شۇ ئارخىپتىن بىلگەن ئارخىپتا ئىككى ئوغلىنىڭ ئون بىر يىللىق ۋە يەتتە يىللىقتىن كېسىلگەنلىكى خاتىرىلەنگەن تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ خەلقئارادا شىنجاڭ ساقچى ئارخىپلىرى دەپ تونۇلغان ئەسلىدە كونىشەھەر ناھىيىلىك ساقچى ئىدارىسىغا تەۋە بولغان مەزكۇر ئارخىپتا ئىككى مىڭ سەككىز يۈزدىن ئارتۇق تۇتقۇننىڭ رەسىمى ۋە يۈز مىڭلارچە تۇتقۇننىڭ ئۇچۇرلىرى ساقلانغان ئارخىپتا كونا شەھەر ناھىيەسىدىكى تۇتقۇنلار ئاساسلىق سالماقنى ئىگەللەش بىلەن بىرلىكتە تېكەس قاتارلىق يەنە بىر قانچە ناھىيە ۋە شەھەرلەردىكى بىر قىسىم تۇتقۇنلارنىڭمۇ ئۇچۇرلىرى ئورۇن ئالغان مۇتەخەسسىسلەر ئىلمىي كۆزىتىش ۋە تەھلىللەر ئارقىلىق بۇ ئارخىپنىڭ چىنلىقى ھەققىدە خۇلاسە چىقىرىپ بولغان بولسىمۇ خىتاي تەرەپ ئىلگىرىكىگە ئوخشاشلا بۇ ھۆججەتنىڭ ساختا ئىكەنلىكى خىتايغا قارشى دۈشمەن كۈچلەرنىڭ ياساپ چىقارغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرمەكتە مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار بۇ ھۆججەتلەردىن تونۇغان ئۇرۇق تۇغقان ۋە تونۇش بىلىشلىرى ھەققىدە رەسمىي ۋە ئىجتىمائىي ئاخبارات ۋاسىتىلىرىدە گۇۋاھلىق باياناتلىرىنى بەرمەكتە نۆۋەتتە تۈركىيەدە ياشاۋاتقان سەكسەن ئىككى ياشلىق مەمەت توختى ئىمىن ئاكا يېقىندا رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ كونىشەھەر ساقچى ئارخىپلىرىدىن ئىككى ئوغلى ۋە بىر كېلىنىنىڭ ئۇچۇرىنى تاپقانلىقىنى مەلۇم قىلدى.
ئوغلىڭىزنىڭ كېسىلگەنلىكىنى ئاشۇ ساقچى ھۆججەتلىرىدىن شۇنىڭدىن ئۇقتىڭىزمۇ ياكى؟ شۇ ھۆججەتتىن ئۇقتۇم. نېمىنىڭ مۇخبىرى كېلىپ، ئا، بىبىسىنىڭ، ئا، مېنى تەسەللى ئەتتى. خاپا بولماڭ سىزنى بىلىڭلىزەمىز دېدى. مەن نېمە بولغاندۇ دېسەم، شۇ مېنىڭ كۆڭلەمنى ئاياپ، ئا، جەدۋەلدىن ئۇقتۇم.
ئۇنىڭ دېيىشىچە، چوڭ ئوغلى پولات توختى، ئون بىر يىللىق، كىچىك ئوغلى غاپپار توختى، يەتتە يىللىق كېسىۋېتىلگەن. بى بى سىنىڭ مۇخبىرىنىڭ ئەنە قولىدىكى جەدۋەلدىن ئۇقتۇم ئۇكا.
قانچە يىللىق كېسىلىپتۇ دەيدۇ شۇنىڭدا.
ئون بىر يىللىق دەپ كۆرسەتتى.
مەلۇم بولۇشىچە، پولات توختى ئەسلىدە كەنتتە بىر مەھەللە باشلىقى بولۇپ، ئۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ ئوتتۇرىلىرى تۇتقۇن قىلىنىپ، ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ئون بىر يىللىق كېسىۋېتىلگەن. ئۇ بالا شاۋدۈيجاڭ بولغان بالا ھەمدە ھەم بۇ تاشقىرىدا بىلمەيمەندە مەن كۆرۈشەلمىگەندىكىن.
پولات دېگەن ئوغلىڭىز قاچان كېسىپتۇ دېدىڭىز؟
ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى ئەسلىگە كېتىپتۇ، ئۇ پەسكەش يىلىنى بەلگىلىك دىنىي مەلۇماتلىق بولغان ۋە توققۇزاقتا دورا دەرمەك دۇكىنى ئاچقان غاپپار توختى بولسا ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلنىڭ بېشىدا تۇتقۇن قىلىنىپ شۇ يىلى ئوتتۇرىلىرى يەتتە يىللىق كېسىۋېتىلگەن جەدۋەلدە بار جەدۋەلدە ئابدىغاپپارنىڭ ئىككى خىل زىيادە باركەن ئا ئابدىغاپپار قاچان كېسىپتۇ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلى يىلنىڭ بېشى ئىكەن ئا يەنە بىرسىچۇ

ئوغۇللىرىنىڭ ساغلام ئىمان ئېتىقاد ۋە دۇرۇس ئەدەپ ئەخلاقلىق كىشىلەر ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىش بىلەن بىرلىكتە ئۇلارنىڭ پەقەت مىللىي كىملىكى يەنى ئۇيغۇرلۇقى سەۋەبلىكلا جازالانغانلىقىنى تەكىتلەيدۇ. ئۇ ئابدۇغاپپار دېگەن بالام غاپپار ئەمدى ئۇ بالا ئەسلى مۇشۇ قەشقەرنىڭكى دىنىي مەكتەپتە ئوقۇغان ئەمدى شۇ ئۇنىۋېرسىتېت دەرىجىلىك مەكتەپ ئەمەسما ئەمدى قەشقەر ۋىلايەتلىك شۇ دىنىي مەكتەپتە ئوقۇغان ئەمدى ئۇنىڭ ئارتقان گۇناھى ئەمدى شۇ دۇكان ئاچتى ئەمدى باھارەت دۇكىنى داردامى شۇ يەردە بىر ئىككى بالىلار يېنىدا ئۇ ئۆگەنگەن ئەمەس ئۇ دىن ئۆگەنگەن ئەمەس داردامالىقنى ئۆگىنىش ئۈچۈن تۇرغان ئەمدى شۇ بىر نەچچە خىزمەت تەڭلىسە خاتىپلىق قىلىپ بەر ئىماملىق قىلىپ بەر دېسە ئۇنىمىغان ئۇ بالا مەن ئەمدى ھۆكۈمەتنىكىنى دەيمۇ قۇراندىكىنى دەيمۇ دەپ ئىككى خىللىق بولىدىكەنمە دەپ ئۇنىمىغان ئۇنىماي شۇ قۇراندا چىڭراق تۇرغان بالا ئەمدى شۇنىڭ بىلەن ئۇ خىزمەتنى تەلەپ قىلمىغان ئۆزىمۇ ئۇنىمىغان ۋاي موللام غوجام دەپ ھۆرمەت قىلسىمۇ مېنى ھۆرمەت قىلماڭلار دەپ مۇشۇ يەرگە كەلدى شۇ بەش ئالتى ئاي قىلىپ كېلىپ ھاجىم دېسە خاپا بولۇپ كېتىشتى مېنى ئابدۇغاپپا ھاجىم دېدى ھاجىم دېمەڭلار مېنى ھاجىم ھاجىمغا لايىق ئەمەس دېدى ئاشۇنداق دەيدۇ مەمەتتوختى ئاكا مەزكۇر تىزىملىكتىن كېلىنى ھاۋانىسا تۇراپ ۋە كېلىننىڭ ئىنىسى پازىل ئەمەتنىڭمۇ ئۇچۇرلىرىنى ئۇچراتقان. ئا.
ئابدىغاپپارنىڭ ئايلىنى كۆرسەتتى. ئابدىغاپپار ئوغلۇمنىڭ ئايلىنى ھاۋانىسانىڭكىنى سورىدى. ئايلى بارمۇ دەپتۇ. ئايلى بار. ئايلىنىڭ ئېتى نېمە دېسە، ھاۋانىسا ئايلىمۇ. ھە دېدىم. ئايلىنى مەن ئىسمىنى دەپ بەرمىدىم، ئاۋۇ دەپ بەردى. ھاۋانىساگۈل دېسەم، ئۇنى تۇتقان ئىكەن، ئەمما كەسمەپتۇ دېدى. تۇتقان ئىكەن، كەسمەپتۇ دېدى. ھاۋانىسانىڭ پامىلىسى نېمىتى؟ تۇراپ، تۇراپ.

ئوتتۇز بىر بەتلىك ماتېرىيال بارلىقىنى بايان قىلغان مەمەت توختى ئاكا.
ئەنە جەدۋەلدىن ئوتتۇز بىرسى بار، قولامدا، ئۇ گۇڭشې بويىچە ئەمدى.
ھازىرغىچە مەزكۇر تىزىملىكتىن ئوتتۇز ئەتراپىدا تونۇشىنى ئۇچراتقانلىقىنى، ئەگەر زۆرۈرىيىتى بولسا، ئۇنىڭدىن ئاز دېگەندە ئىككى يۈزچە كىشىنى تونۇپ بېرەلەيدىغانلىقىنى بايان قىلدى.
شۇ لەڭگە يېزىسىنىڭ ئەمدى لەڭگە يېزىسىنىڭ ساي دادى دېگەندە قىزىم بار، ئۇ يەردە بالىلىرى بار. ئۇنىڭمۇ ئەچىقىپ كەتكەن بار. ئا، سەدە چوڭنىڭ كەنتى دېگەندە ئۇمۇ بىر دادى. ئۇ يەردە ئاكامنىڭ بالىلىرى بار. مانا ئىككىنچى دادىدا مانا بالىنىڭ ئانىسىنىڭكى تۇغقانلىرى بار. بۇلاردىنمۇ ئەچىقىپ كەتكەن بار. ئۇنى كۆكىلى دەيدۇ. بۇ جىق گەپ. يېزا بويىچە مىڭ مىڭدەك ئادەم باركەن قەغەزنىڭ ئوتتۇز بىرسى بولسا ئوتتۇزدىن ئوتتۇز بەش بولسا مىڭدىن يۇقىرى بىر ئىككى يۈز ئادەم تونۇيمەن ئاز دېگەندە مەزكۇر ئارخىپ ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن خەلقئارا خەۋەرلەردە قەشقەر كونا شەھەرنىڭ دۇنيا بويىچە تۇتقۇنلار سانى ئەڭ يۈكسەك ناھىيە ئىكەنلىكى بىر كونا شەھەردىكى مەھبۇسلار سانىنىڭ پۈتۈن ئامېرىكىدىكى مەھبۇسلار سانىدىنمۇ ئون نەچچە ھەسسە ئارتۇق ئىكەنلىكى خەۋەر قىلىنغان كونىشەھەر ساقچى ئارخىپلىرى ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن مەزكۇر ئارخىپتىكى ئىككى مىڭ سەككىز يۈز تۇتقۇننىڭ رەسىملىرىدىكى قىياپەت ئاتالمىش تەربىيىلەش مەركەزلىرىنىڭ خىتاي پەدەزلىگەندەك كەسپىي تەربىيە ئورۇنلىرى بولماستىن بەلكى ئېغىر قىيىن قىستاق جازا لاگېرلىرى ئىكەنلىكى شۈبھىسىز ھالدا ئاشكارىلانماقتا
ئاڭلاۋاتقىنىڭلار ئۇيغۇر تىلىدىكى ئەركىن ئاخبارات مۇنبىرى ئەركىن ئاسىيا رادىيوسى
ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسى ئۈمىدلىرى بولغان بالىلار ھەر دائىم ھەممىدىن مۇھىمدۇر بۇنى ئىپادە قىلىش يۈزىسىدىن دۇنيادا بالىلار ئۈچۈن ھەر خىل بايراملار تەسىس قىلىنغان جۈملىدىن خىتايدا بىرىنچى ئىيۇن خەلقئارا بالىلار بايرىمىدىن ئىبارەت بىر يىلدا پەقەت بىر قېتىم بالىلارنىڭ مۇھىملىقى تىلغا ئېلىنىپ قالىدىغان بالىلار بايرىمى پائالىيەتلىرى ئۆتكۈزۈلمەكتە ھالبۇكى دۇنيانىڭ كەلگۈسى بالىلار دېگەن بۇ مەسۇم توپلۇققا تەۋە ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ بولسا ئۇلار ئەڭ ئېھتىياجلىق بولغان ئائىلىسىدىن ئاتا ئانا مېھرىدىن خۇشاللىقى ھەتتا ئارزۇلىرىدىن مەھرۇم قالدۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرەلەيمىز ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ۋەزىيىتى بىزگە يىگىرمە بىرىنچى ئەسىردىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كەلگەن بىر مىللەتنىڭ ئەۋلادلىرى سۈپىتىدە ئۇلارنىڭ ئالتە يەتتە يىلدىن بۇيان خىتاينىڭ مېڭە يۇيۇشىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئېغىر زىيانكەشلىكىنىڭ قۇربانىغا ئايلاندۇرۇلۇۋاتقانلىقىنى كۆرسىتىپ تۇرماقتا بۇ ھەقتە مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان مەخسۇس پروگرامما دىققىتىڭلاردا بولسۇن ھەممە بالىلار ئۈچۈن. بۇ ئىنسانىيەت دۇنياسىنىڭ بالىلارغا قىلغان مەڭگۈلۈك ئەھدىسى. ئەپسۇسكى، بىر قىسىم دىكتاتور دۆلەتلەر، جۈملىدىن، كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتى بالىلار ئىنسانىيەتنىڭ كەلگۈسى، بىزنىڭ ئىزباسارلىرىمىز دېگەندەك چىرايلىق شوئارلارنى تەشۋىقات يۈزىدە داۋراڭ قىلسىمۇ، ئەمەلىيەتتە ئۆزى ھۆكۈمرانلىق قىلىۋاتقان ئۇيغۇر رايونى ۋە تىبەت قاتارلىق جايلاردا بۇ ئەھدىگە تۈپتىن قارشى تەقىبلەرنى يۈرگۈزمەكتە. دۇنيادىكى نەچچە ئونلىغان دۆلەتلەر قاتارىدا كوممۇنىست خىتاي ھۆكۈمىتىمۇ ھەر يىلى بىرىنچى ئىيۇن كۈنىنى بالىلار بايرىمى قىلىپ بېكىتكەن. ھالبۇكى، بالىلار بايرىمىدا ئۇيغۇر دىيارىدىكى يۈز مىڭلىغان بالىلار ۋە ئۆسمۈرلەر ھەقىقىي بايرام خۇشاللىقىدىن بەھرىمەن بولۇۋاتامدۇ؟ يىللاردىن بۇيان، لاگېرلارغا ياكى تۈرمىلەرگە سولانغان ۋە ياكى چەت ئەللەردە پاناھلىنىشقا مەجبۇر بولغان ئاتا-ئانىلىرى بىلەن جەم بولالمايۋاتقان ئۇيغۇر بالىلىرى ئۈچۈن بالىلار بايرىمى ھەقىقىي بايراممۇ ياكى ماتەممۇ؟ بالىلىق دەۋر ئىنسان ھاياتىدىكى ئەڭ مۇھىم بىر مەزگىل، شۇنداقلا ھەر بىر ئىنساننىڭ ھاياتىدا ئەسلا ئۇنتۇلمايدىغان دەۋردۇر. ھالبۇكى، يېقىنقى بىر قانچە يىللاردىن بۇيان خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدا ئېلىپ بېرىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەتلىرى داۋامىدا ئۇيغۇر بالىلىرى دۇنيادىكى ئەڭ بەختسىز گۆدەكلەرگە ئايلانماقتا. ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ ۋەزىيىتىگە دائىر رادىيومىزدا دوكلاتلاشتۇرۇپ كېلىنگەن مەلۇماتلاردىن كۆرە، ئۇيغۇرلار ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئەۋلادمۇ ئەۋلاد خىتاينىڭ ئاسسىمىلياتسىيە سىياسىتىنىڭ بىۋاسىتە نىشانى بولۇپ كەلگەن. ئۇيغۇر بالىلىرى ئىككى مىڭىنچى يىللاردىن باشلانغان خىتاي ئاتالمىش، قوش تىل مائارىپى، شىنجاڭ سىنىپى قاتارلىق خىتايلاشتۇرۇش مائارىپىغا مەجبۇر بولغان بولسا، ئىرقىي قىرغىنچىلىق باشلانغان يېقىنقى يىللاردا ئۇلار يەنە ئاتا-ئانىلىرى لاگېرلارغا مەجبۇرىي ئەمگەككە مەھكۇم قىلىنىپ، تىرىك يېتىملەرگە ئايلاندۇرۇلماقتا. ئۇيغۇر گۆدەكلىرى ئاتالمىش پەرىشتىلەر باغچىسى نامىدىكى سىرت بىلەن ئالاقىسى كېسىلگەن يېتىمخانىلارغا، ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرى ياتاقلىق مەكتەپ نامىدىكى بالىلار لاگېرلىرىغا قامالماقتا. ئۇلارنىڭ بۇ جايلاردا جۇڭخۇا كىملىكىدىن ئىبارەت خىتايلاشتۇرۇش ھەم مېڭە يۇيۇش پىروگراملىرىنىڭ قۇربانىغا ئايلىنىۋاتقانلىقى مەلۇم. خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئاتا-ئانىسىدىن ئايرىۋېتىلگەن ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ توققۇز يۈز مىڭغا يېتىدىغانلىقىنى ۋە بۇ بالىلارنىڭ تامامەن خىتايچە مائارىپتا تەربىيەلىنىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن ئىدى. يېقىنقى مەزگىللەردە فەيسبۇك، تىۋىتتېر قاتارلىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا خىتاي ئوقۇتقۇچىنىڭ ئۇيغۇر بالىلىرىدىن سېنىڭ ئەڭ چوڭ غېمىڭ نېمە؟ دەپ سورىغان سوئالىغا توققۇز-ئون ياشلاردىكى

ئەڭ چوڭ غېمىڭ نېمە؟ دېگەن بۇ سوئالغا بۇ ۋىدىيودىكى ئۇيغۇر بالىلارنىڭ كۆپىنچىسى غەمكىن ھالدا دادام قاچان قايتىپ كېلەر؟ تاغام قاچان قايتىپ كېلىدۇ؟ دادام نېمىشقا ئۆگىنىشكە كېتىدۇ؟ دەپ جاۋاب بېرىدۇ. ھەتتا بىر بالا دادام نېمە ئۈچۈن ئۆلۈپ كەتتى؟ دەپ سورايدۇ. ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ دۇنيادىكى باشقا بالىلارغا ئوخشاشلا يۇلتۇزلار، ئۆزلىرى چوقۇنىدىغان چولپانلار ھەققىدە قىزىقارلىق سوئاللارنى سوراشنىڭ ئورنىغا ئۆزلىرىنىڭ ئازابلىق تۇيغۇلىرىنى ئىپادە قىلىشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ رايوندىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنىڭ ئىچ يۈزىنى ئاشكارىلاپ كۆرسەتكەن ئىدى. خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ خەۋەرلىرىگە قارىغاندا يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يەنە ئىللىقلىق يەتكۈزۈش نامىدا ئۇيغۇر گۆدەكلىرىنى خىتاي ئائىلىلىرى بىلەن چېتىپ تۇغقانلاشتۇرۇشقا باشلىغانلىقىمۇ مەلۇم بولماقتا. تەڭرىتاغ تورى قاتارلىق خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى سېنتەبىردىكى ئوتتۇز ئالتە جۈپ ئانار گۈلى پورەكلەپ ئېچىلدى ناملىق خەۋەردىن مەلۇم بولۇشىچە، قەشقەر يېڭىشەھەر ناھىيەسىنىڭ ياندۇرما يېزىسىدىكى ئوتتۇز ئالتە نەپەر ئۇيغۇر گۆدەك خىتاي ئۆلكىلىرىدىكى ئوخشاش بولمىغان ئوتتۇز شەھەردە ياشايدىغان خىتايلار بىلەن قوشماق تۇغقان قىلىنغان. ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تارقالغان يەنە بىر ۋىدىيودا ئۇيغۇر بالىلىرىنىڭ خىتايچە جىددىي تەلەپپۇزدا مەن خىتاي پۇقراسى،

مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇر كۆزەتكۈچىلەرنىڭ تەكىتلىشىچە، بۇ خىل ۋىدىيولاردىكى ئالامەتلەر بىر تەرەپتىن لاگېر ھەمدە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى ئىسپاتلاپ بەرسە، يەنە بىر تەرەپتىن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىنى خىتايچە مائارىپ ۋە ئاڭ بىلەن مېڭە يۇيۇۋاتقانلىقىنىڭ پاكىتى ئىكەن. ئىككى مىڭ ئون ئۈچىنچى يىلى يۇرتى ئاقسۇدىن ئايرىلىپ دەسلەپ تۈركىيەگە ئاندىن فرانسىيەگە يەرلەشكەن ئابدۇراخمان توختى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئۆكتەبىردە ئۆز ئوغلىنى تاسادىپىي ھالدا خىتاي ئىجتىمائىي ئالاقە تورىدا تارقىلىپ يۈرگەن بىر تەشۋىقات ۋىدېئوسىدىن تونۇپ قالغان. ۋىدېئودا ئۇنىڭ ئوغلى ئىسمىم ئابدۇلئەزىز، بۇ يىل تۆت ياش، مەن جۇڭگولۇق دەپ مۇئەللىمگە خىتاي تىلدا جاۋاب بېرىۋاتقان ئىكەن. بىرىنچى ئىيۇن بالىلار بايرىمى كۈنى ئابدۇراخمان تېلېفون زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، ۋەتەندە قالغان ئوغلى ھەققىدىكى ھېس-تۇيغۇلىرى ۋە ئويلىغانلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى. يېتىشىۋېتىپتۇ. ئوغلۇمنىڭ شۇ خىتاينىڭ تىلىدا. ئۇلار ئۇ چاغدا ئىزدەپ باققان ئىدى.

ئالتە بايرامنى ئۆتكۈزەتتىم، ھازىر ئالتە بايرامنى ئورنىنى توشقۇزۇش بۇ مېنىڭكى دەمەس ئەمدى. ئامېرىكا خەلقئارا دىنىي ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ رەئىسى نۇرى تۈركەل تاشقى سىياسەت ژۇرنىلىدا بەرگەن سۆھبىتىدە ئائىلىلەرنىڭ پارچىلىنىپ، بالىلارنىڭ ئاتا ئانا مېھرىدىن مەجبۇرىي مەھرۇم قالدۇرۇلۇشى بۈگۈنكى كۈندە ئۇيغۇر بالىلىرى دۇچ كېلىۋاتقان ئەڭ چوڭ پاجىئەلەرنىڭ بىرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتكەنىدى. نۇرى تۈركەل شۇ قېتىملىق سۆھبەتتە ئاتا-ئانا بىلەن پەرزەنتلەر ئارىسىدىكى بىللە ئۆتىدىغان ۋاقىتنىڭ تارتىۋېلىنىشى كەلتۈرۈپ چىقارغان روھىي كەمتۈكلۈكنىڭ ئورنىنى مەڭگۈ تولدۇرغىلى بولمايدۇ، دەپ ئەسكەرتكەن ئىدى. ئامېرىكىدىكى بالىلارنىڭ پىسخىكىلىق جاراھەتلىرىنى داۋالاش جەھەتتە ئوتتۇز بەش يىللىق تەجرىبىگە ئىگە پىسخولوگ دوكتور كەتى ماتچونى خانىم ئىلگىرى رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلغاندا، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىق مىسلى كۆرۈلمىگەن دەرىجىدە بولغاچقا، ئۇنىڭ زەربىسىگە ئۇچرىغانلاردا بولىدىغان پىسخىكىلىق كېسەل ياكى زەخىملىنىشنىڭ تەسىرى چوڭقۇر ۋە ئۇزۇن مەزگىللىك بولىدۇ دەپ ئاگاھلاندۇرغان ئىدى. تۈركىيەنىڭ ئاتاقلىق بالىلار يازغۇچىسى ئەزىز نەسىن، بىز بالىلارنىڭ خۇشاللىقىنى كۆرۈش ئۈچۈن ياشايمىز. تېخىمۇ چوڭقۇر قىلىپ ئېيتقاندا، بىز بالىلارنىڭ ھاياتى ئىچىدە ياشايمىز. بالىلارنىڭ بۈگۈنىدىن بىز ئۆزىمىزنىڭ كەلگۈسىنى كۆرگەندەك بولىمىز، دېگەن ئىدى. ئۇنداقتا ئىرقىي قىرغىنچىلىققا دۇچ كېلىۋاتقان ئۇيغۇر خەلقى ئۆز پەرزەنتلىرىنىڭ ئېچىنىشلىق بۈگۈنىدىن ئۇلارنىڭ كەلگۈسىنى قانداق كۆرىدۇ؟ ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدىن بۇيان تۈركىيەدە جۇدالىق دەردىنى تارتىۋاتقان ئۇيغۇر ئاتا ئابدۇرېھىم پاراچ ئەپەندىم ئون يىلدىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدا قالغان ئايالى ۋە بەش بالىسى بىلەن تىرىك ئايرىلىپ تۇرماقتا. ئابدۇرېھىم پاراچ ئەپەندىم ھەر يىلى بالىلار بايرىمىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ئەڭ ئازابلىنىدىغان بىر كۈن ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى.
ۋەتەندە بەش بالام قېلىپ بالىلىرىمنى كۆرمىدىم. ساق ئون يىل بولدى. يەتتە يىلدىن كېيىن خەۋىرىنى تاپتىم. ۋەتەندىن ئايرىلغان ۋاقتىمدا ئەڭ كىچىك قىزىم ئون ئايلىق قالغان. ئون بىر ياشقا چىرىپ قالدى دېگەن گەپ. ئىسمى شەھىدە. ئۇنىڭ چوڭى سەيپۇللا دەيتتۇق. ئۇ تۆت ياشتا قېلىپ قالغان. ئىككى مىڭ ئون يەتتىمىدۇ، ئىككى مىڭ ئون سەككىزمىدۇ ئېنىق خەۋىرىم يوق. چاغدا تۈگەپ كېتىپتۇ. مەن بۇ خەۋەرنى ئىككى مىڭ يىگىرمە ئىككى ساق بەش يىلدىن كېيىن خەۋەردار بولغان بولدۇم. قاغان ئەمدى ھايات بىرى تۈگەپ كەتكەن. ماڭا نىسبەتەن باللا بايرىمى كۈنى بىلەن باللا بايرىمى ئەمەس كۈنى شۇ ئوخشاش بىر بالا سېغىنىش ئىچىدە ئۆتىدۇ. شۇ ۋاقىتتا ھە شۇ بالىنى ئەگەشتۈرۈپ تالالىغا چىقىپ بولۇپمۇ شۇ بايرام كۈنلىرىدە قەشقەرنىڭكى ھېيتگاھنىڭ ئالدىدا ھەر يىلى شۇ يەردە رېسىمغا چۈشۈرىدىغان ئادىتىم باتتى. ھەممە نېمىسىنى قىلىتتى. باغچىلىدا، يوللىدا ھەممىسىگە يېڭىدىن كىيىم ئېلىپ كىيدۈرۈپ ئاپىرىتتىم دە. نەچچە كۈن بۇرۇن تەييارلىقىمنى قىلدىم. ئەمدى بالىلار بەلكىم بالىلار بايرىمى كۈنىدە مېنىڭ سېغىنىشىم نەچچە قات بولغاندەك، بالىلارنىڭ نەپرىتىمۇ نەچچە قات بولۇشى مۇمكىن ماڭا. ئەقلىنى بىلگۈچە ئارىلىقتىلا مەندىن ئايرىلغان ئانىسى تۇتۇلۇپ تۈرمىدە بولغان. كۆرمىگەن كۈنلىرىنى كۆرۈپ بەلكىم چوڭ بولدى. بۇ خىتاينىڭكىسى ئاتىسى بىلەن ئانىسىغا نەپرەت قىلدۇرۇپ يېتىلدۈرۈپ مائارىپىدا ئاخىرىدا مانا بىز سىلەرنى مۇشۇنداق باياشات ياشىتىۋاتىمىز دەيدىغان تەسىرنى ئەلۋەتتە بېرىدۇ دە. شۇ بالىلار بىلەن بىر جەم بولغان ۋاقىتتا تۈگىمىسە بۇ ھىجران، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق بىر نەرسە ئورنىنى باسالايدىغان بىر ئايرىلىق ھىجران ئەمەس بۇ.
خىتاي ھۆكۈمەت ھۆججەتلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ خىلدىكى كېيىنكى ئەۋلاد ئۇيغۇرلارنى ئاسسىمىلاسىيە قىلىش ھەرىكىتىنى بۇنىڭدىن ئىلگىرىلا يىلتىزىنى كېسىپ تاشلاش، نەسەبىنى ئۈزۈپ تاشلاش، مەنبەسىنى بۇزۇپ تاشلاش دېگەن ئىبارىلەر بىلەن تەسۋىرلىگەن ئىدى. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ھەتتا قۇرامىغا يەتمىگەن ئۇيغۇر ئۆسمۈرلىرىنىمۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىۋاتقانلىقى ھەققىدە ئاشكارا بولۇۋاتقان خەۋەرلەر ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ قايسى دەرىجىدە ئېغىرلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە. يەھۇدىي چوڭ قىرغىنچىلىقىنىڭ شاھىدى سامى ستېگمەن رادىيومىزغا پىكىر بايان قىلغىنىدا، ئۇيغۇرلار ئۇچراۋاتقان بۇ زىيانكەشلىك فاشىزم دەۋرىنى ئەسلىتىدۇ، دېگەن ئىدى. مۇتەخەسسىسلەر ئۇيغۇر بالىلىرى ئۇچراۋاتقان زۇلۇملارنىڭ ماھىيەتتە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ ئائىلە رىشتىنى بۇزۇپ تاشلاش، ئۇيغۇرلارنىڭ ئەۋلادى بىلەن ئەجدادىنى ئۈزۈپ تاشلاشتەك يىلتىزىدىن يوقىتىش غەرىزىنى ئاشكارىلاپ كۆرسىتىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلمەكتە. بەشىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى خوڭكوڭ ئەركىنلىك كومىتېتىنىڭ ۋاشىنگتون ئىشخانىسى مۇدىرى

ئۆز ئارزۇسىغا يەتمىگۈچە بۇ يولدىن قايتمايمىز، دەپ يازغان. ئابدۇراخمان توختى ئاخىردا بىرىنچى ئىيۇن بالىلار بايرىمى كۈنى ئەڭ چوڭ ئارزۇسىنىڭ ۋەتەندە قالغان پەرزەنتلىرى بىلەن كۆرۈشۈۋېلىش ئىكەنلىكىنى بىلدۈردى. زالىم خىتايدىكى نارەسىدە بالىدىن ھەم بىزنىڭ بىر ئىرقىي قىرغىنچىلىققا يولۇقۇۋاتقان مېنىڭلا ئەمەس، مىليونلىغان بالىدىن بىر قۇرنى تاسسا ئىكەن. ئافغانىستان ئادا ئۇرۇشۇپ كەتتى، سۈرىيەنى مادا ئۇرۇشۇپ كەتتى دەيدۇ. ئەمما ئافغانلارغا قاراپ قالىمەن، سۈرىيەلىكلەرگە قاراپ قالىمەن، تونۇشلىرىم بار، ئاشۇنداق سائەتلەپ، سائەتلەپ پاراڭلىشىدۇ. بىز ئىس چىقارماي ئۇرۇشۇۋاتقان يەردە مانا ئالتىنچى ئاينىڭ بىرى، بالىلار بايرىمى بوپتۇ، جېنىم بالام، يېنىڭدا بولالمىسام بىز سېنىڭكى بالىلار بايرىمىڭ مۇبارەك بولسۇن دېگەن بىر ئېغىز گەپمۇ دېيەلمەي ياشاۋاتىمىز. بىز ئاتا ئانىمىز بىلەن جەم بولماي تۇرۇپ، بالىلىرىمىزنى جەم قىلماي تۇرۇپ، بايرام بايرام ئەمەس، ھېيت ھېيت ئەمەس ئەمەس. ئائىلەم بىلەن تېزراق جەم بولۇشنى ھەم بالامنى بىر ئاتا مېھرىگە بىر قاندۇرالىسام مەنمۇ بىر بالا مېھرىگە قېنىپ بىر ئۆتەلىسەم دەيدىغان بىر ئۈمىدىم بار شۇنى تىلىدىم. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان زىيانكەشلىكى ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقان بولسىمۇ، ئەمما مۇھاجىرەتتىكى ئۇيغۇرلار ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئۇيغۇر ئەۋلادلىرىغا ئېلىپ كېلىۋاتقان زىيانلىرىنى ئەڭ تۆۋەن چەككە چۈشۈرۈش ئۈچۈن تىرىشماقتا. ئۇلار ئۇيغۇر مەكتەپلىرىنى قۇرۇپ، ھەر خىل مەدەنىيەت پائالىيەتلىرىنى ئۇيۇشتۇرۇپ، ئۇيغۇر كىملىكىنى ساقلاشنى ئۆزىنىڭ مۇھاجىرەتتىكى ئەڭ زور مەجبۇرىيىتىنىڭ بىرى سۈپىتىدە داۋام قىلماقتا. بۇ خىل روھ ۋە مىللىي ئىپتىخارلىق، شۇنداقلا ھۆرلۈككە بولغان ئىشەنچ ئۇلارنى كەلگۈسى ئەۋلادلىرىنى تېخىمۇ ياخشى تەربىيەلەشكە، تېخىمۇ ياخشى ياشاشقا، ئەۋلادلىرى ئۈچۈن يەنىمۇ ئەھمىيەتلىك ئىشلارنى قىلىشقا جاسارەتلەندۈرمەكتە. گۈلچېھرە تەييارلىدى، دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ بۇ نۆۋەتلىك رەئىسى، شىۋېتسىيە باش مىنىستىرى ئۇلف كرىستېرسون ئامېرىكا ياۋروپا سودا ۋە تېخنولوگىيە كومىتېتىنىڭ تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنىدا خىتايغا قانداق مۇئامىلە قىلىش توغرىلىق ئۈچ تۈرلۈك تەكلىپ سۇنغان. بۇ تەكلىپلەر خىتايدىن كېلىدىغان خەتەرنى ئازايتىش، خىتايغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ چارىلىرىنى تېپىش ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىنى ئىشەنچلىك بىر كۈچكە ئايلاندۇرۇش دېگەن ئۈچ نۇقتىغا مەركەزلەشكەن. تۆۋەندە گېرمانىيەدىكى ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ئەكرەمنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولسۇن. فرانسىيە ئاۋازى رادىيوسى ئوتتۇز بىرىنچى ماي ئېلان قىلغان شىۋېتسىيە باش مىنىستىرى خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەر ھەققىدە توختالدى. ئۇرسۇلانىڭ ئېيتقانلىرىنىڭ ئاساسى بار. تورمۇزلىغاندىن خەتەرنى ئازايتقان ئەۋزەل ناملىق خەۋەردە بايان قىلىشىچە، ئوتتۇزىنچى، ئوتتۇز بىرىنچى ماي كۈنلىرى ئامېرىكا ياۋروپا سودا ۋە تېخنولوگىيە كومىتېتىنىڭ تۆتىنچى نۆۋەتلىك يىغىنى شىۋېتسىيەنىڭ لوليو شەھىرىدە چاقىرىلغان. شۇ كۈنى يەنە شىۋېتسىيە پايتەختى ستوكگولمدا خىتاي مۇنبىرى يىغىنى ئۆتكۈزۈلۈپ، يىغىندا ئامېرىكا ۋە ياۋروپانىڭ خىتايغا قاراتقان سىياسەتلىرىنى كۆزدىن كۆچۈرۈش، سودا، يۇقىرى تېخنولوگىيە، سۈنئىي ئىدراك، كەلگۈسى دۇنيا تەرتىپى قاتارلىق مەسىلىلەردە خىتايغا قانداق مۇئامىلىدە بولۇش مۇزاكىرە قىلىنغان. خەۋەردە كۆرسىتىشىچە، ئامېرىكا ۋە ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەرنىڭ ۋەكىللىرى قاتناشقان بۇ يىغىندا نۇقتىلىق ھالدا دۇنيا تەرتىپىنى قوغداش، خىتايغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ، چارە، تەدبىرلىرىنى ئىزدەش مۇھىم مۇزاكىرە تېمىسى بولغان بولۇپ، نۆۋەتتە ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ رەئىسلىك ۋەزىپىسىنى ئۆتەۋاتقان شىۋېتسىيەنىڭ باش مىنىستىرى ئولىف كىرسترسسون ئېچىلىش نۇتۇقىدا خىتايغا تۇتىدىغان مۇئامىلە توغرىسىدا ئۈچ تۈرلۈك پىكىرنى ئوتتۇرىغا قويغان. بۇ ئۈچ تۈرلۈك پىكىرنىڭ بىرى، خەتەرنى ئازايتىشقا بولغان ئېھتىياج ۋە بۇنىڭ مەنىسى. ئىككىنچىسى، قانداق قىلغاندا باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى قويۇقلاشتۇرۇپ، خىتايغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ چارىلىرىنى يارىتىش. ئۈچىنچىسى، ياۋروپا ئىتتىپاقىنى خەلقئارادا ئىشەنچلىك بىر كۈچكە ئايلاندۇرۇشتىن ئىبارەت بولغان. شىۋېتسىيە باش مىنىستىرى ئولېف كرېستېرسسون خەتەرنى ئازايتىشقا بولغان ئېھتىياج ۋە بۇنىڭ مەنىسى ھەققىدە توختالغاندا، غەربلىكلەر بۇندىن يىگىرمە يىللار ئىلگىرى كۈتكەن خىتاينىڭ ئەركىنلىك، دېموكراتىيە يولىغا مېڭىش ئارزۇلىرىنىڭ كۆپۈككە ئايلانغانلىقىنى بايان قىلغان. شۇنداقلا كۈنسېرى تەرەققىي قىلىپ، دۇنياۋى چوڭ كۈچكە ئايلانغان خىتاينىڭ يەتمىشىنچى يىللاردىن ھازىرغا قەدەر ياراتقان ئۇتۇقلىرىنى مۇئەييەنلەشتۈرۈپ، خىتاي بىلەن كىلىمات ئۆزگىرىشى، يەر شارى خاراكتېرلىك ساغلاملىق مەسىلىسى، قورالسىزلىنىش ۋە توقۇنۇشلارنى ھەل قىلىش قاتارلىق خەلقئارالىق ساھەلەردە يەنىلا ھەمكارلىشىشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. بۇنىڭ ئۈچۈن ياۋروپا كومىسسىيونىنىڭ رەئىسى ئۇرسۇلا فون دېر لايېننىڭ تورمۇزلىغاندىن خەتەرنى ئازايتقان ئەۋزەل دېگەن سۆزىنىڭ ئاساسى بارلىقىنى مىسال قىلىپ كۆرسەتكەن. ئەمما ئولىف كرېستېرسسون سۆزىدە يەنە بارغانسېرى مۇستەبىتلىك يولىغا قاراپ ئىلگىرىلەۋاتقان بىر پارتىيە ھۆكۈمرانلىقىدىكى خىتاينىڭ دۇنيا ئۈچۈن يارىتىۋاتقان خەۋپلىرىنىمۇ ئەسكەرتىپ، غەرب قىممەت قارىشىنى ھەمدە تىبەت، ئۇيغۇر، خوڭكوڭ خەلقلىرىنىڭ ھەقلىرىنى قوغداشنى داۋاملاشتۇرىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېگەن. بىز ئوخشاش قاراشتىكى شېرىكلىرىمىز بىلەن بىر يولدا مېڭىپ، دېموكراتىيە ۋە خەلقئارا قانۇنلارنى قوغدايمىز. بىز يەنە تىبەت، شىنجاڭ، خوڭكوڭنى ئۆز ئىچىگە ئالغان خەلقلەرگە قارىتا يۈرگۈزۈلۈۋاتقان خىتاينىڭ كىشىلىك ھوقۇق تاجاۋۇزچىلىقى قىلمىشلىرىغا ئورتاق تاقابىل تۇرىمىز. ياۋروپا ئىتتىپاقىغا ئەزا دۆلەتلەر بىلەن ئامېرىكا ۋەكىللىرىنىڭ خىتايغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ چارە- تەدبىرلىرىنى مۇزاكىرە قىلىشى ئاساسلىق تېما بولغان بۇ يىغىن ھەققىدە توختالغان نورۋېگىيەدىكى ۋەزىيەت ئانالىزچىسى بەختىيار ئۆمەر ئەپەندىنىڭ قارىشىچە، ئىككى تەرەپنىڭ خىتايغا ئورتاق قارشى تۇرۇش مەسىلىسىدە يەنىلا بەلگىلىك پىكىر ئىختىلاپى ۋە مۈجمەللىكلىرىنىڭ مەۋجۇتلۇقى ئايان بولماقتا ئىكەن.
خىتاينىڭ دۇنياغا يالغۇز خوجا بولۇش رەزىل نىيىتى ناھايىتى ئېنىق ۋە خىتاي مۇشۇ يولدا قەتئىي مېڭىۋاتىدۇ. بۇنىڭغا دۇنيانىڭ قانداق بىر تاقابىل تۇرىدىغانلىقىغىمۇ خىتاينىڭ پىسەنتى كىرىپ چىقمايدۇ ھازىر. لېكىن ياۋروپادا بولسا ئوخشىمىغان قاراشلار مەۋجۇت. فرانسىيە، گېرمانىيە زور ئۆمەكلەر بىلەن ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىنى ياخشىلاش ئۈچۈن خىتايغا بېرىپ كەلدى. ئامېرىكىمۇ قارشى تۇرۇۋاتىدۇ خىتاينىڭكى بۇ خىلدىكى زوراۋانلىقىغا، لېكىن يەنىلا بىر تەرەپتىن خىتاي بىلەن سۆھبەت ئۆتكۈزۈشكە تىرىشىپ كېلىۋاتىدۇ. ياۋروپانىڭكى، ئامېرىكىنىڭكى خىتايغا قارشى بىرلىكسەپ تۈزۈپ تەڭ قارشى تۇرۇش خىيالى بولسىمۇ، بۇ يەردىكى ئۆزلىرىنىڭ مەنپەئەتى، بۇنىڭغا ھەر خىل شەكىلدە تازا يول قويمايۋاتقاندەك بىر خىل ئەھۋال يەنىلا مەۋجۇت، لېكىن خىتاي بۇ يەردە دۇنيانىڭكى سىستېمىسىنى سۇيىئىستېمال قىلىپ، ئۆزىنىڭ دىكتاتور تۈزۈلمىسىنى بىر قىسىم دۆلەتلەرگە ئېكسپورت قىلىشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولسا، دۇنيا، يەنى غەرب ئەللىرى ئۆزىنىڭ كىشىلىك ھوقۇق، دېموكراتىيە قىممەت قاراشلىرىنى قوغداشقا كۈچەۋاتىدۇ. لېكىن بۇ كۈچەشلەر ھازىرقى ئەھۋالدىن قاراشتا يەنىلا تازا ئېنىق نۇقتىغا كەپ بولالمىغاندەك بىر خىل ئەھۋال يەنىلا مەۋجۇت.
ئولىف كرېستېرسسون قانداق قىلغاندا باشقا دۆلەتلەر بىلەن بولغان مۇناسىۋەتلەرنى قويۇقلاشتۇرۇپ خىتايغا تاقابىل تۇرۇشنىڭ چارىلىرىنى يارىتىش دېگەن تېما ھەققىدە توختالغاندا رۇسىيەنىڭ ئۇكرائىناغا تاجاۋۇز قىلىشى، خىتاينىڭ رۇسىيەنى قوللىشى، ئامېرىكانىڭ غەرب دۆلەتلىرى بىلەن بىرلىشىپ ئۇكرائىناغا ياردەم قىلىشى، خىتاينىڭ كۈنسېرى كۈچىيىۋاتقان تەيۋەن تەھدىتى قاتارلىق بىر قاتار مەسىلىلەرنى مىسال قىلىپ ئۆتكەندىن كېيىن، ياۋروپانىڭ دوستى خىتاي ئەمەس، بەلكى ئامېرىكىدۇر دېگەن خۇلاسىنى چىقارغان ۋە قىممەت قاراشلىرى پەرقلەنمەيدىغان ئامېرىكا بىلەن بولغان مۇناسىۋەتنى يەنىمۇ كۈچەيتىشنى تەشەببۇس قىلغان. شىۋېتسىيە باش مىنىستىرى ئولىف كرېستېرسسوننىڭ سۆزىگە قارىغاندا، شىۋېتسىيە ھۆكۈمىتى يېقىندا دۆلەتلىك خىتاي ئىشخانىسى ناملىق بىر ئورگاننى تەسىس قىلىپ، ئۇنىڭغا زور مىقداردا مەبلەغ ئاجراتقان. خىتاينى ھەر ساھەدە ئىنچىكە تەھلىل قىلىش خىزمىتىنى باشلىغان. كرېستېرسسون ياۋروپا ئىتتىپاقىنى خەلقئارادا ئىشەنچلىك بىر كۈچكە ئايلاندۇرۇش ھەققىدە توختالغاندا، قىممەت قاراشلىرىدا ئورتاقلىق بولغان بارلىق دېموكراتىك دۆلەتلەر بىلەن زىچ ھەمكارلىشىپ، ياۋروپالىقلارنىڭ شەرەپلىك ئەنئەنىسىگە ئايلانغان دېموكراتىيە ۋە ئەركىنلىكنىڭ ئۈلگىسى بولۇشتەك نوپۇزىنى كۈچلەندۈرۈشنى، بولۇپمۇ ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى يىگىرمە يەتتە دۆلەتنىڭ بىر مۇشت بولۇپ ئۇيۇشۇپ، خىتايغا ئورتاق تاقابىل تۇرۇشنىڭ زۆرۈرلۈكىنى تەكىتلىگەن. ئۇ سۆزلىرىنىڭ خاتىمىسىدە مۇنداق دېگەن، پۈتۈن دۇنيادىكى دېموكراتىك دۆلەتلەر ئۆزلىرىنىڭ ئەۋزەللىكلىرىگە تايانغاندىلا، رىقابەت كۈچىگە، مۇۋەپپەقىيەتكە ۋە جەلپدارلىققا ئىگە بولالايدۇ. قىممەت قاراشلىرىمىزنى قوغداش بۇنىڭ ئىچىدىكى ھەممىدىن مۇھىم نۇقتا. بىراق، مۇشۇنداق قىلماقچى بولغان ۋاقتىمىزدا، بىزنىڭ پۈتۈن دۇنيا دائىرىسىدىكى ھەر بىر تۇپراقتا ئەڭ ياخشى نەتىجىلەرنىڭ روياپقا چىقىشىغا ئېھتىياجىمىز تۇغۇلىدۇ. بىزنىڭ موھتاج بولۇۋاتقىنىمىز ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئىچكى قىسمىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ئىتتىپاقلىق ۋە ئىتتىپاقىمىزنىڭ سىرتىدىكى ئىستراتېگىيەلىك ھەمكارلىق مۇناسىۋەتلىرىدۇر. بۇ بەلكىم ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئۆز مەنپەئەتلىرىنى قوغدىشى ھەمدە ئۇنىۋېرسال قىممەت قارىشى ئۈچۈن كۈرەش قىلىشى ئېھتىياجلىق بولغان ئىشەنچنى تۇرغۇزۇشنىڭ ئاساسى بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار! شىۋېتسىيە باش مىنىستىرى ئولېف كرېستېرسسوننىڭ خىتاي مۇنبىرى يىغىنىدا ئۇيغۇر مەسىلىسىگە كۆڭۈل بۆلىدىغانلىقىنى تىلغا ئالغانلىقىغا دائىر مەلۇماتنى دىققىتىڭلارغا سۇندۇق. گېرمانىيەدىن ئەكرەم ئاڭلاتتى.

ئاۋسترالىيەدە ياشايدىغان سەكسەن ئالتە ياشلىق پېشقەدەم ئۇيغۇر زىيالىيسى شائىر ئەخمەت ئىگەمبەدى ئەپەندى ئۆزى شاھىت بولغان ئۇيغۇر قىسمەتلىرى ھەققىدىكى ئاغزاكى تارىخىي بايانلىرىنىڭ بۇ قېتىملىق قىسمىدا ئۆزىنىڭ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىز يەتمىش توققۇزىنچى يىللار ئارىسىدا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ تۈرمە كۆمۈر كانىدا ئىشلەش جەريانىدا كۆرگەن پاجىئەلىك ۋەقەلەر ۋە تۈرمە ھاياتىدىكى شېئىرىي ئىجادىيەتلىرى ھەققىدە توختالدى ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەدى ئاكا، سىز ئۆزىڭىزنىڭ شۇ جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىگە مەنسۇپ مەخسۇس كۆمۈر كاندا ئىشلىگەنلىكىڭىزنى دېدىڭىز. سىز قاچاندىن باشلاپ كۆمۈر كاندا ئىشلىدىڭىز؟ بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش سەككىزىنچى يىلى تۆتىنچى ئايدا

لۇساگۇ، گوڭەنتىڭ مېيكۇاڭ شۇ مىچۈەنگە كېتىدىغان يوللارنىڭ بىرسىدىكى بىر جىلغا بولۇپ، بۇ يەردە لۇساگۇ مېيكۇاڭنىڭ گوڭەنتىڭ مېيكۇاڭ ئىكەنلىكىنىمۇ بىلمەيدىكەنمىز. مېيكۇاڭغا چىققاندىن كېيىن بىلدۇق.
بۇ مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىنىدىغان كۆمۈر كاننىڭ ئەھۋالى قانداق ئىدى؟ بۇ يەردىكى مەھبۇسلارنىڭ مىللەت نىسبىتى قانداق ئىدى؟
بۇ مېيكۇاڭدا جۇڭدۇي دەپ ئاتىلىپ بەش جۇڭدۇي بولىدىكەن. بىزنىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ جۇڭدۇيى ئۈچىنچى جۇڭدۇي بولىدىغان. بۇ ئۈچىنچى جۇڭدۇيدا تۆت شاودۇي بار. بۇ تۆت شاودۇيدىكى ئۇيغۇر مەھبۇسلارنى ھېسابلىغان چاغدا ئىككى يۈزدىن ئوشۇقراق ئۈچ يۈزگە يېقىن مەھبۇسلار بولىدىغان. بۇ ئۇيغۇر مەھبۇسلىرى ئۈچىنچى قەۋەتتە، خاڭنىڭ ئۈچىنچى قەۋىتىدە، يەنى يەر يۈزىدىن بىر يۈز قىرىق نەچچە مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى قەۋەتتىكى ئۈچىنچى قەۋەتتە ئىشلەيدىغان، شۇ يەردە كۆمۈر قازىدىغانىدۇق. بۇ كۆمۈر قېزىش مەسىلىسىگە كەلگەن چاغدا ئادەتتىكى. مېتىن دەپ قويىدىكەن شۇ ئادەتتىكى كۆمۈر قازىدىغان جوتۇغا ئوخشاش قورال بىلەن شۇ كۆمۈر قازىدىغان گەپ مەنمۇ باشتا شۇ كۆمۈر قېزىشتا بولدۇم بۇ چاغدىكى كۆمۈر قېزىشنىڭ ئەھۋالىغا كەلسەك خىتايلار بىلەن ئۇيغۇرلارنىڭكى كۆمۈر قېزىش ئەھۋالى پۈتۈنلەي باشقىچە بولۇپ كۆمۈر قېزىش مىقدارى ئۇيغۇرلارنىڭ بىر ھەسسە تەلەپ يۇقىرى بولىدىكەن. خىتاي رەھبەرلىرىنىڭ دېيىشىچە، ئۇيغۇرلارنىڭ تەن سالامەتلىكى ياخشى، شۇنىڭ ئۈچۈن بۇلارغا كۈندە چېپىلىدىغان نورما خىتايلاردىن بىر ھەسسە يۇقىرى بولۇشى كېرەك، دەپ شۇ قائىدە مېيكاڭنىڭ قائىدىسى ئىكەن. شۇنىڭغا ئۇيغۇر مەھبۇسلىرى بۇ خاڭدىكى ناھايىتى تىرىشىپ تىرمىشىپ بەلگىلەنگەن ۋاقىتنىڭ ئىچىدە كۈنلۈك سمېنا بولىدۇ، بەزىدە كېچىلىك سمېنا بولىدۇ، ئۈچ سمېنا ئالمىشىپ چۈشۈپ تۇرىدىغان. مەن مۇشۇ بىر يۈز قانچە مېتىر چوڭقۇرلۇقتىكى خاڭنىڭ تېگىگە چۈشۈپ خېلى ۋاقىتلارغىچە خاڭدا كۆمۈر قازغان بولدۇم. ئەمدى خاڭنىڭ تۈزۈلۈشى بىرسىگە تىك قۇدۇق، ئىككىنچىسى زۇخاڭ دەپ قويىدۇ. ئەمدى بىز ئۇيغۇرلارنى كۆپرەك ئاشۇ زۇخاڭدىن چۈشۈرەتتى. بۇ زۇخاڭ دېگىنى خۇددى ئاشۇ تاغلاردىكى سۇغۇر دەيدىغان ھايۋان بار، شۇ ھايۋانلار تاغدىنكى ئاشۇ تاغدىن تېشىپ يانباغرىلىرىنى كىرىپ كېتىدۇ.

بىر سائەتكە يېقىنراق ۋاقىتتا خاڭنىڭ تېگىگە ئاران چۈشۈپ بولاتتۇق. ئۇ زۇخاڭدىن چۈشۈش تىك قۇدۇققا قارىغان چاغدا ناھايىتى قىيىنغا توختايدۇ. جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ ئەشۇ كۆمۈر كانىنىڭ شارائىتلىرى قانداق ئىدى؟ ئۇ يەردە ئۆلۈم يېتىم ئىشلىرى يۈز بەردىمۇ؟ گۇڭئەنتىڭ مېيكاڭدا بىر يىلدىن ئوشۇقراق تۇرۇش جەريانىدا مېنىڭ ئېسىمدىن مەڭگۈلۈك چىقمايدىغان ئىككى قېرىندىشىمىزنىڭكى ئۆلۈم ۋەقەسى بولدى. بىرسى مىچۈەننىڭ گۇڭشېلىرىدىن بىرىدە ئىشلەيدىغان ئابدۇقادىر دەيدىغان دوستىمىزنىڭ يوشۇرۇن يۈرەك كېسىلى بار ئىكەن. شۇ ۋاقتىدا جۇڭدۈيدىكى مەھبۇس دوختۇردىن يۈرىكىنى كۆرسەتسە، بۇ مەھبۇس دوختۇر خاڭغا چۈشكىلى بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن يۇقىرىدا ئىشلەش كېرەك دېگەن. دوختۇرلۇق خېتىنى بۇ جۇڭدۈيگە يېزىپ بېرىدۇ، لېكىن چاڭبۇدىنكى خىتاي رەھبەرلىرى ئۇنىڭغا ئۇنىماي، مەجبۇرىي خاڭنىڭ تېگىدە ئىشلىتىشكە مەجبۇرلايدۇ. شۇنىڭ بىلەن شۇ ئىشلەۋاتقان ۋاقىتلارنىڭ بىرسىدە ئابدۇقادىر دوستىمىز ئىشلەپ بولۇپ ياتاققا چىققاندىن كېيىن كېچىسى توساتتىن نەپىسى توختاپ قېلىپ جان ئۈزگەن بولدى. ئىككىنچى بىر مەسىلە، خوتەنلىك بىر ئىنىمىز بولىدىغان بۇ خاڭنىڭ تېگىدە كۆمۈر قېزىۋاتقاندا كۆمۈر گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈپ، قولىدىكى خاڭدا كۆمۈرنى تېشىپ دورا كۆمۈش ئۈچۈن ئىشلىتىدىغان بۇرغا شۇ خاڭنىڭ تېگىدە كۆمۈرنىڭ ئاستىدا قالىدىكەن. بۇنى ئاڭلىغان شودۈينىڭكى رەھبىرى بۇ مەھبۇس ئىنىمىزنى قاتتىق. قاتتىق كۈرەش قىلىپ ھەم ئۇرۇپ خاڭغا چۈشۈپ شۇ بۇرغىنى تېپىپ چىقىشنى بۇيرۇيدىكەن. بۇيرۇغان ۋاقتىدا بۇ ئىنىمىز خاڭنىڭ تېگىگە چۈشۈپ ئاشۇ خەتەرلىك جايدىكى بۇرغىنى تېپىپ ئەچىقىمەن دەۋاتقان ۋاقتىدا يەنە خاڭ گۈمۈرۈلۈپ چۈشۈپ خاڭنىڭ تېگىدە ئۇنىڭ خۇددى پامىدوردەك مىجىلىپ كەتكەن جەسىتى يۇقىرىغا چىقتى. ئەمدى مۇشۇنداق ئۆلۈملەر بۇ خاڭدا داۋاملىق يۈز بېرىپ تۇرىدۇ. ھۆرمەتلىك ئەخمەت ئىگەمبەردى ئەپەندىم، سىزنىڭ شۇ ئون يىللىق تۈرمە ھاياتىڭىزدا ناھايىتى كۆپلىگەن شېئىرلارنى يازغانلىقىڭىزنى، سىزنىڭ كېيىن بۇ ئىستانبۇل، ئالمۇتى قاتارلىق شەھەرلەردە نەشر قىلىنغان ئەسەرلىرىڭىزدىن بىلدىم. شۇ شېئىرلارنى سىز تۈرمىدە، تۈرمىنىڭ شۇ قىيىن شارائىتلىرىدا قانداق يازدىڭىز؟ مەن تۈرمىدە تۈرلۈك خەۋپلەرگە قارىماي، ئىلاجى بار ئۆزۈمنىڭ بىر قەلەم تۇتۇش قابىلىيىتىمگە ئاساسەن بىر شېئىر يازىپ، شۇ ۋەتەن خەلقىمگە يەنە قالدۇراي دېگەن ئۈمىد بىلەن شېئىرلارنى يېزىشقا باشلىدىم. ئەندى بۇ تۇرمۇش شارائىتىدا تۈرمە شارائىتىدا تۈرمە مەھبۇسلىرىنىڭ قەلەم تۇتۇشىغا، قەغەز تۇتۇشىغا ياكى كىتاب كۆرۈشىگە ئىمكانىيەت بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن مەن ئۆزەمنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ۋەقەلەرنى ۋەتەن خەلقىمىزنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ھەر تۈرلۈك تارىخىي ۋەقە، قەھرىمانلىرىمىزنى ئەسلەپ، شۇلار ھەققىدە بىر خاتىرە قالدۇرۇشنى ئويلىدىم. ھەم شۇنىڭ بىلەن ئۆزۈمگە شۇنداق بىر شەرت قويدۇم، ئوتتۇز پارە كالامۇللانى ئىنسانلار يادلاپ ئالالايدىكەن، مەن نېمىشقا ئازغىنە بىر شېئىرلارنى يادلاپ ئالالمايمەن؟ مەيلى قانداق ئەھۋالدا بولمىسۇن، مەن مۇشۇ تۈرمىدە شېئىر يازىمەن. ئەگەر ھايات بولسام، كاللامدا يادلاپ ساقلاپ سىرتقا ئەچىقامەن. بولمىغان تەقدىردە ئۆزۈم بىلەن كېتەر، دېگەن قەتئىي نىيەتكە كېلىپ، ئۆزەمنىڭ قەلىمىنى ئاستا-ئاستا كاللامغا يېزىشقا باشلىدىم. شۇ تۈرمە ھاياتىڭىزدا قانچىلىك ئەسەر يازدىڭىز؟ ھە بۇلارنىڭ سىرتقا ئېلىپ چىقىپ كېتىش ئىمكانىيىتى قانداق بولدى؟ مۇشۇ ھەقتە بىر سۆزلەپ بەرسىڭىز. شۇ شېئىرلىرىمنى، كاللامغا كىرگۈزگەن شېئىرلىرىمنى ھەر كۈندە قايتا قايتا قايتا يادلايتتىم. شۇ يادلاش جەريانىدا ئىككى مىڭ قۇر پارچە شېئىرلىرىمنى يادلاپ كاللامغا چۈشەردىم. ئەمدى ئەپسۇسلىنىدىغان بىر نەرسەم، مىڭ قۇرلۇق، مىڭ مىسرالىق تارىمدىن خەت دېگەن لىرىك داستانىمنى ئۇزۇن بوغاشقا ئۇنى كاللامغا ئېلىش قىيىن بوغانلىقى ئۈچۈن تارىمدىن خەت دېگەن پوئېمام، داستانىم يوق بولدى. مەن گوڭئەنتىڭ لۇساۋگۇ مېيكۇاڭغا چىققاندىن كېيىن، شۇ مېيكۇاڭدا كېچىلىرى يوتقاننىڭ ئىچىدە پروژېكتور، قول چىرىغى بىلەن بۇ شېئىرلىرىمنى قەغەزگە چۈشۈرۈپ، مەخپىي ھالدا شۇ مېيكۇاڭنىڭكى ئېتىز ئېرىقلىرىدا ئىشلەيدىغان ئۈرۈمچىنىڭ دۆڭكۆۋرۈكتىكى بەيخۇا دالۇنىڭ بۇرۇنقى خىزمەتچىسى بولغان مويسىپىت بىر ئاكىمىز بىلەن كونا تونۇش بولغانلىقىم ئۈچۈن شۇ كىشى ئارقىلىق شېئىرلىرىمنى شۇ كىشىگە بېرىپ تۇردۇم. شۇنىڭ بىلەن تۆت بەش ئاي ئىچىدە كاللامدا بار شېئىرلىرىمنى بۇ قەغەزلەرگە چۈشۈرۈپ، شۇ مويسىپىت ئاكىمىزنىڭ ياردىمى بىلەن تۈرمىدىن چىقىپ ھە، بۇ شېئىرلار ئاخىرى مەندىن بۇرۇن، ئۈچ-تۆت ئاي بۇرۇن تۈرمىدىن بوشىتىلغان بۆرىتالالىق ئابدۇكېرىم ھەسەن دېگەن دوستىمىز، ئىنى دوستىمىز بۇ شېئىرلارنى يىغىپ تەييارلاپ بىر دەپتەر قىلىپ تەييارلاپ تۇرۇپتىكەن. بىر مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش توققۇزىنچى يىلى توققۇزىنچى ئايدا مەن تۈرمىدىن چىققاندىن كېيىن، ئابدۇكېرىم ھەسەن بۇ توپلىغان شېئىرلىرىمنى ئۆز قولۇمغا ئامانەتنى تاپشۇرغان بولدى. بۇ جەرياندا بۇ تۈرمىدىكى قېرىنداشلىرىمنىڭ ماڭا قىلغان غەمخورلۇقى، بولۇپمۇ تۈرمە شېئىرلىرىمنى تۈرمىلەردىن ئەپ چىقىپ، ئۇنىڭدىن كېيىن قولۇمغا ئېلىپ چەت ئەللەرگە چىقىپ بۇ شېئىرلارنى يورۇق كۆرۈشكە ئاساس سالغان شۇ قېرىنداشلىرىمنىڭ ئەمگىكىگە زور رەھمەتلەرنى ئېيتىمەن. يۇقىرىدا سىلەر تارىخىي شاھىت ئەخمەت ئىگەمبەردىنىڭ بايانلىرىنى ئاڭلىدىڭلار. ھۆرمەتلىك دوستلار، يۇقىرىدا سىلەر تارىخ ۋە بۈگۈن سەھىپىمىز بىلەن تونۇشتۇڭلار.